Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂໍຂ່າວສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ທີ່ວ່າ ແມ່ນມື້ທີ່ສອງຂອງປີໃໝ່ 2021 ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມທ່ານວ່າ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ 2021 ຫຼືວ່າສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ 2020 ຫັ້ນນະ ສຳລັບຮວດ ນີ້ນະ ມັນມີເຄົາດອກເຄົາດາວອີ່ສັງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືເລື່ອງຂອງເຄົາດາວເນາະ ກໍໄດ້ມີການຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ ໃຫ້ງົດກັນທຸກ ທຸກໝ່ອງ ທຸກຈັງຫວັດເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະຖານະການໂຄວິດຮອ ບໃໝ່ຂອງປະເທດໄທຕອນນີ້ ມັນກະກຳລັງມີການລະບາດຂ້ອນຂ້າງທີ່ຊິຫຼາຍເນາະ ເລື່ອງຂອງເຄົາດາວນີ້ກະຖືວ່າຢູ່ກຸງເທບ ຫຼືວ່າຢູ່ຕ່າງຈັງຫວັດນີ້ ຄືທາງລັດຖະບານກໍຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ ໃຫ້ງົດກັນທັງ ທັງ ໝົດ ລວມທັງເລື່ອງຂອງການຈັດບຸນສະເຫຼີມສະຫຼອງອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຖືກງົດແລ້ວ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນກຸງເທບພະມະຫານະຄອນນັ້ນ ມີການຍິງບັ້ງໄຟດອກແມ່ນຫຍັງບໍ່

ມາຈາກກຸງເທບເນາະແທນ ແປວ່າຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບກັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງພ້ອມແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ສອງຢ່າງ ກໍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າສຳລັບ ອ່າ ປີໃໝ່ປີນີ້ໃນປະເທດໄທນີ້ ເຄົາດາວກະບໍ່ມີ ແລ້ວກະບັ້ງໄຟດອກຢູ່ ກຸງເທບກໍຈູດເລັກໆນ້ອຍໆ ແລ້ວກະສູດຂ້າມປີນີ້ກະມີແບບມະຍອມມະແຍມ ບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ໂຕຄືປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ປີນີ້ທາງ ທາງລັດຖະບານ ຫຼືວ່າກະຊວງວັດທະນະທຳຂອງໄທນີ້ຂໍໃຫ້ ງົດທັງໝົດ ງົດບໍ່ໃຫ້ມີກາ ນສູດຂ້າມປີຕາມວັດຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າໃຫ້ມີການຖ່າຍທອດສຽງສູດຂ້າມປີມາຈາກກຸງເທບແທນເນາະ ມັນກໍຄືໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ 2021 ນີ້ ບໍ່ມີຊ້ຳ ມີແຕ່ວ່າຮອດ 12 ໂມງ ແລ້ວກໍມີ ແຕ່ຊ່ອງ 2 ຖ່າຍທອດຈູດບັ້ງໄຟດອກຢູ່ Sydney ມະຍອມມະແຍມຊື່ໆ ແລ້ວກໍໝົດໄປ ແປວ່າປີນີ້ມັນໂສກເສົ້າເຫງົາຫງອຍຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກະຂໍປະໄວ້ ເພາະວ່າມັນກໍມາຮອດມື້ໜຶ່ງແລ້ວ ອັນ ປີໃໝ່ນີ້ກໍ ດາຍ ແລ້ວມັນເປັນຈັ່ງໃດທີ່ວ່າ ຢາວັກຊີນຂອງປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຈີນຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າມາຮອດມາເຖິງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງເພິ່ນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນລາວແລ້ວ 2,000 ໂດສ ວ່າຊັ້ນ ຂໍໃຫ້ເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ນີ້ເນາະ ຫວ່າງວັນທີ 31 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ດຣ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ ເພິ່ນກໍໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການ ຈັດຫາ ແລ້ວກໍຕຽມໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂດຍ ດຣ ບຸນກອງ ກ່າວວ່າ ພັກແລ້ວກະລັດຖະບານລາວກໍບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນໃຈເນາະ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສູງໃນການຕິດຕໍ່ກັບສະຫະພັນວັກຊີນສາກົນ ປະ ເທດເພື່ອນມິດ ປະເທດພາຄີ ແລ້ວກະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອຈັດຫາວັກຊີນມາສີດໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ປັດຈຸບັນເນາະ ລາວກະມີຢູ່ສາມແຫຼ່ງທີ່ຊິໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວັກຊີນ ແຫຼ່ງໜຶ່ງກະຄືຊິໂນຟາມ ຈາກຈີນເນາະ ອັນທີສອງກະ ສະປຸກນິກ ຈາກຣັດເຊຍ ອັນທີສາມກະວັກຊີນທີ່ໄດ້ຈາກ ໂຄແວັກ ສຳລັບວັກຊີນ ຊິໂນຟາມ ຂອງລັດຖະບານຈີນສິມອບໃຫ້ລາວຈຳນວນ 2,000 ໂດສ ເພື່ອໃຊ້ສີດປ້ອງກັນການກໍລະນີສຸກເ ສີນ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລະກະສິມີການສີດຮອບທີ 1 ໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກ ພະນັກງານ ແພດຈຳນວນ 200 ໂດສແລ້ວ ໂດຍຍັງບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງແຕ່ຢ່າງໃດເນາະ ສ່ວນວັ ກຊີນ ສະປຸກນິກ ຈາກຣັດເຊຍ ໂດຍລັດຖະບານຣັດເຊຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ສົ່ງວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ ສະປຸກນິກ ວີ ຈຳນວນ 500 ໂດສ ສິເດີນທາງເຖິງລາວວັນທີ 2 ມັກກະລາ 2021 ສ່ວນວັກຊີນຊ່ວຍເຫຼືອແບບໃຫ້ເ ປົ່າ COVAX ແຈ້ງວ່າລັດຖະບານລາວຈະເປັນໜຶ່ງໃນ 92 ປະເທດ ສິໄດ້ຮັບວັກຊີນພາຍໃນເດືອນເມສາ 2021 ໂດຍ COVAX ຈະມອບໃຫ້ 15-20% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ກະຄືລ້ານສີ່ແສນຄົນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຢູກຢາທີ່ວ່າມາໃຫ້ ລາວຟຣີ ທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າມາຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາຮອດແລ້ວ 2,000 ໂດສນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຢາດີບໍ່ ຄັນວ່າເປັນຢາດີນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນໃກ້ສິໝົດກຳນົດແລ້ວບໍ່ ຫຼື ວ່າເປັນຢາບູດຢາເນົ່າແລ້ວບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນຢາທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ລະເອົາມາທົດລອງໃຊ້ເບິ່ງປະຊາຊົນບໍ່ ມັນເປັນແບບໃດ ຄວາມແນ່ນອນນີ້ມັນ ມັນຖືກຢັ້ງຢືນບໍ່ ລັດຖະບານເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງບໍ່ເນາະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ຄົນລາວ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າສູ່ຂ້າພະເຈົ້າຟັງ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍຕິດຕໍ່ໄປເມືອງລາວເລື້ອຍນີ້ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າປະຊາຊົນນີ້ລະແວງສົງໄສວ່າແມ່ນຢາທີ່ວ່າຖືກ reject ແປວ່າຢາບໍ່ດີແລ້ວ ລ ະກະຢາເປັນຢາຂັ້ນທົດລອງຢູ່ ຜູ້ໃດກໍຢ້ານ ກະກົວຢູ່ ມີການລັງເລໃຈນີ້ນະ ລັດຖະບານເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ປະຊາຊົນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເພິ່ນກະ ກະບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າເຂົ້າໃຈວ່າຢາ ພວກນີ້ເນາະກະສິເປັນຢາວັກຊີນທີ່ ທີ່ໄດ້ມີຄຸນນະພາບ ເພາະວ່າເລີ່ມຕົ້ນກະສິສີດໃຫ້ອາສາສະໝັກ ລະກະແພດເນາະ ທີ່ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ລະກະເປັນວັກຊີນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າໃຊ້ໃນ ໃນ ໃນປະເທດຈີນນຳເນາ ະ ກະ ກະ ກະແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນ ມັນ ອັນນັ້ນເປັນການທີ່ວ່າເວົ້າວ່າອອກມາຈາກປາກ ລະກະບາງເທື່ອກໍຖ່າຍຮູບຖ່າຍຮອຍ ຍົກຕົວຢ່າງ ບາງຜູ້ບາງຄົນຂັ້ນສູງນະ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດນີ້ ພຸ້ນລະເດ່ບ່າໄຫຼ່ ໃຫ້ ລະກະເຂັມຍາວໆ ສຽບເຂົ້າໄປ ລະກະສີດນ້ຳເຂົ້າໄປ ຈັກແມ່ນນ້ຳກັ່ນກໍບໍ່ຈັກ ລະກະວ່າແມ່ນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ວ່າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ລະ ອັນນີ້ຮູບມັນປາກບໍ່ເປັນວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າ ໂດຍສະເພ າະຂ້າພະເຈົ້ານີ້ມີຄວາມລະແວງສົງໄສລະ ເພາະວ່າສິແມ່ນມາຈາກປະເທດໃດກໍຢ່າ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນນີ້ຂອງຟຣີນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນນີ້ມັນ ສ່ຳກັບເພັດກັບພອຍ ຜູ້ ໃດກໍຕ້ອງການ ປະເທດໃດກໍຍັງໃຊ້ບໍ່ພໍເທື່ອ ປະເທດຈີນເຂົາກໍບໍ່ພໍເທື່ອຈັ່ງຊີ້ນະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ລະກະຄົນໃນລາວກໍລະແວງສົງໄສວ່າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແມ່ນວ່າເມື່ອກີ້ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າກໍມີການສັກຢູກສັ ກຢາອາສາສະໝັກໃຫ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ມັນມີຂ່າວມີຄາວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງມາ ຫຼືວ່າປິວຂຶ້ນເທິງຟ້າ ຮອດຫູຮອດຕາເຮົາ ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບຫຼືບໍ່ວ່າ ຄົນໃນລາວນີ້ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ເຂົາເຈົ້າ ຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຢ າວັກຊີນທີ່ວ່າມາຮອດ 2,000 ຫຼອດນີ້ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນຈັ່ງໃດເນາະ ເພາະວ່າຂອງກໍມາຮອດເນາະ ແລ້ວກະໄດ້ໃກ້ ຂອງກໍຊິສີດໃຫ້ກັບທາງອາສາສະໝັກ ແລ້ວກະແພດ ແລ້ວກະບຸກຄົນທີ່ ທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງເນາະ ແຕ່ວ່າຜົນອອກມາຕອນນີ້ກະຄືຍັງບໍ່ ບໍ່ມີເລື່ອງຂອງຜົນຂ້າງຄຽງໃຫ້ ໃຫ້ເຫັນເນາະ ອັນ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າອາສາສະໝັກຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນອາສາສະໝັກແບບທີ່ວ່າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ມຶງໆກູໆ ບັກນັ້ນບັກນີ້ ບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະ

ມັນກໍສ່ຳກັບວ່ານ້ຳຕານເມັດໜຶ່ງ ຫຼືວ່າເກືອເມັດດຽວ ຖິ້ມລົງແມ່ນ້ຳຂອງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ມັນບໍ່ພໍໃຊ້ພໍຈ່າຍສຳລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປຈັ່ງຊີ້ນີ້ ໃນອະນາຄົດນີ້ກະແມ່ນວ່າຊິມາຈາກຣັດເຊຍ ຫຼືນັ້ນແຫຼະ ອັນນີ້ ບ່ອນນັ້ນບ່ອ ນນີ້ແດ່ ມັນກະເປັນການທີ່ວ່າເຂົາໃຫ້ຟຣີຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວປະເທດເຂົາກໍບໍ່ພໍໃຊ້ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ລາວເຮົາ ຫຼືວ່າທາງການລັດຖະບານລາວ ເພິ່ນໃຫ້ຄຳຢັ້ງຢືນແນວໃດບໍ່ວ່າ ທຸກຄົນໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວນີ້ຈະຖືກສັກຢາກັນ ໂຄວິດ-19 ນີ້ຕາມເວລາອັນເໝາະສົມ ອັນນີ້ກະ ກະເຄີຍໄດ້ ໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວມາຊ່ວງໄລຍະໜຶ່ງເນາະວ່າ ເລື່ອງຂອງການຈັດຫາໂຄວິດ ທາງລັດຖະບານລາວຊິພະຍາຍາມຫາໃຫ້ ໃຫ້ໄດ້ ແລ້ວກະໃຫ້ ໃຫ້ຄອບ ຄຸມກັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວກະຊິພະຍາຍາມໃຫ້ເຮັດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເນາະ ເອີ ຊິ ເພິ່ນ ເພິ່ນເວົ້າວ່າເຮັດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບົ່ງວາງວັນເວລາຕິ ອັນນີ້ເນາະກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເວລາ ຈັ່ງປະເທດໄທເນາະ ກະຄືເດືອນກຸມພາກະ ກະຊິມີວັກຊີນຢູ່ ຢູ່ 2 ລ້ານໂດສ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ເວົ້າໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄດ້ ໄດ້ຟັງເນາະວ່າ ຊິພະຍາຍາມໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໃນຄົນໄທເນ້ຍໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຢ່າງ ໜ້ອຍໃນ ໃນປີນີ້ ໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງ ເຄິ່ງຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ມີຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ອັນນັ້ນກໍເປັນການໃຫ້ຄຳປາກ ແຕ່ວ່າວ່າງກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າໄດ້ 2 ລ້ານໂດສ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທນີ້ມັນມີປະມານ 70 ລ້ານຄົນຊີ້ ກໍແປວ່ າໜ້ອຍຢູ່ ແລ້ວຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຊື່ໆ ເພິ່ນສັ່ງຊື້ກັນແລ້ວ ມັນຊິມາຮອດແລ້ວ ແລ້ວກະຊິເລີ່ມສັກໃນເດືອນມີນາປີນີ້ນີ້ ແລ້ວກະຄົນໜຶ່ງມັນຕ້ອງສັກ 2 ເຂັມ 2 ເທື່ອວ່າຊັ້ນ ເຖາະ ແລ້ວລັດຖະບານ Australia ນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຊື້ມາຈາກບໍລິສັດດຽວ ຊື້ມາຈາກຫຼາຍບໍລິສັດ ຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການຊ້ຳ ປະຊາຊົນນີ້ ຄັນວ່າມີ 20 ລ້ານນີ້ ເພິ່ນກໍຊື້ຢ່າງຕ່ຳນີ້ 40 ລ້ານໂດສ ແຕ່ວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມັ ນຊື້ຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານໂດສຊ້ຳ ແລ້ວກໍຊື້ຈາກຫຼາຍບໍລິສັດອີກ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຖືວ່າ ຄັນເອົາໄຂ່ໃສ່ກະຕ່າດຽວນີ້ ຫຼຸດມືນີ້ແຕກໝົດຫັ້ນນະ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນນີ້ ອັນນີ້ນີ້ຈຶ່ງແມ່ນວ່າຖືກຕ້ອງ ອັນມີແຕ່ເວົ້າວ່າຊິພະຍາຍາມຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນັ້ນແມ່ນຄຳປາກຊື່ໆ ແຕ່ວ່າຄວາມແນ່ນອນມັນຊິເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ແລ້ວໃນປະເທດໄທນີ້ນະ ທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າໄດ້ສອງລ້ານໂດສ ແຕ່ວ່າປະເ ທດໄທມີພົນລະເມືອງເຈັດສິບລ້ານຄົນນີ້ລະ ແລະ ລັດຖະບານໄທໃຫ້ຄຳປາກວ່າຊິໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ສັກຢູກສັກຢາກັນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ແມ່ນວ່າເພິ່ນຊິໃຫ້ສຳເລັດທຸກຄົນ ສັກໄດ້ໝົດທຸກຄົນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ບົ່ງວາງເ ວລາບໍ່ ອັນນີ້ເພິ່ນກໍໄດ້ໄດ້ເວົ້າໃນລັກສະນະດຽວກັນເນາະ ວ່າຊິພະຍາຍາມ ຈັດຫາວັກຊີນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຈາກບໍລິສັດໃດກໍແລ້ວແຕ່ ທີ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ກໍໄດ້ຜົນທົດລອງແລ້ວເນ້ຍ ຊິນຳມາ ຊິຊື້ ຊິຊື້ໃຫ້ພຽງພໍກັ ບກັບຈຳນວນຄົນ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກໍຄືວັກຊີນຕົວນີ້ຂອງຂອງໄທເອງກຳລັງພັດທະນາຢູ່ ຄາດວ່າປະມານກາງກາງປີກໍກໍຊິຮູ້ຜົນວ່າຊິມີປະສິດທິພາບໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທົ່ວໆໄປບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ຄັນເຮົາຊິເວົ້າແລ້ ວເດ້ ເລື່ອງຄຳທີ່ວ່າພະຍາຍາມນີ້ນະ ພະຍາຍາມນີ້ກໍມັນມັນແມ່ນສັບການເມືອງ ມັນຟັງແລ້ວມັນມ່ວນຫູຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນປວດສະໝອງ ກໍສົມມຸດວ່າຊິພະຍາຍາມໃຫ້ຄົນໃນພື້ນແຜ່ນດິນພາກພື້ນອາຊີນີ້ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ ສັກຢາວັກຊີນໝົດຈັ່ງຊີ້ ບາດວ່າຕາຍເກືອບກ້ຽງ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ສັກຈັ່ງຊີ້ ມາເອົາເລື່ອງລັດຖະບານກໍວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າຂ້ອຍຊິສັກໃຫ້ເຈົ້າ ຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍຊິພະຍາຍາມ ຂ້ອຍກໍພະຍາຍາມສຸດມືແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ມັນສັກບໍ່ໄດ້ ຕາຍເໝີດເລີຍຊີ້ ອັນນີ້ມັນ ມັນມັນແມ່ນສັບທີ່ວ່າ ສັບຄວາມເວົ້າທີ່ວ່າເປັນເປັນສັບການເມືອງ ສັບທີ່ວ່າມີຮູອອກວ່າຊັ້ນຕົວະ ແບບທີ່ວ່າຖ້າຫາກວ່ານີ້ແຫຼະ ມັນເວົ້າງ່າຍ ຖ້າຫາກວ່າ ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາ ມໝາຍຫຼາຍເດ້ ຄຳທີ່ວ່າຖ້າຫາກວ່ານີ້ ອາ ຢ່າງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າ ກໍຂໍໃຫ້ລາວ 7 ລ້ານຄົນນີ້ ໄດ້ສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສອງເຂັມ ຕາມກຳນົດທີ່ວ່າຄວນສັກນັ້ນທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເ ຈົ້າສົນໃຈນີ້ ແມ່ນວ່າລາວມອບຫຼຽນມິດຕະພາບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໄທນີ້ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຫຍັງເກາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການລາວ ໃນການບໍລິຈາກຊ່ອຍຫວ່າງຊ່ວງເຂື່ອນເຊປຽ ນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ອັນ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ທານີ ແສງລັດ ອະທິບໍດີກົມສາລະນິເທດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ເພິ່ນກໍກ່າວວ່າ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນະ ວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ແທນລັດຖະບານ ໄທໃນການຮັບມອບຫຼຽນມິດຕະພາບທີ່ລາວມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໄທ ຕາມທີ່ໄທໄດ້ມອບເງິນບໍລິຈາກຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີຫົວໃຈໄທສົ່ງໄປ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 7,244,892 ບາດເນາະ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອກໍລະນີເຂື່ອນເຊປ ຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກພັງ ແລະ ກະເກີດໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວຫວ່າງປີ 2019 ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດບອກອີກວ່າ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ກະໄດ້ມອບຫຼຽ ນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໄທ ຜ່ານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມລາວ ໂດຍມີສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນະ ວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ແທນໄທໃນການຮັບມອບ ເນື່ອງຈາກວ່າໄທມີຜົນງານດີເດັ່ ນ ມີສ່ວນຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນ ແລະ ຂອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ

ໜອນເຈາະ ຫຼືວ່າເຜົາຈົນເປັນຂີ້ຝຸ່ນແລ້ວ ບາດແລ້ວກໍມາຂຽນໜັງສືຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຈັ່ງຊັ້ນລະຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນັ້ນ ອັນນີ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າວາດແຕ້ມສະພາບໃຫ້ປະຊາຊົນດີໃຈຊື່ໆ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າໃຫ້ຫຼ ຽນມິດຕະພາບແກ່ລັດຖະບານໄທນີ້ນະ ມັນບໍ່ແມ່ນກໍລະນີໝາກອກສັບຫົວແລ້ວລູບຫຼັງບໍ່ ເພາະວ່າໃນຕອນທີ່ວ່າລັດຖະບານໄທ ຫຼືວ່າຄົນໄທໄປຊ່ອຍ ເລື່ອງທີ່ວ່າເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຈິບຫາຍວາຍວ ອດ ໃນແຂວງອັດຕະປືຫັ້ນນະ ກໍແມ່ນວ່າມັນມີຂ່າວຕ່າງໆ ໃນວົງການຂ່າວໄທ ຫຼືວ່າ social media ກໍດີຊີ້ ທາງການໄທ ຫຼືວ່າຜູ້ໄປຊ່ວຍຈາກປະເທດໄທຂ້າມຂົວໄປ ໄປຮອດຝັ່ງນັ້ນ ກໍຊະວ່າມາເກັບຄ່າອີກ ກະທັ້ງທີ່ວ່າເຂົາ ໄປ ໄປຊ່ອຍຟຣີຢູ່ແລ້ວຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ມັນມີຂ່າວມີຂ່າວ ຫຼືວ່າມີຜູ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍບໍ່ ວ່າ ມັນເປັນກໍລະນີທີ່ວ່າມາກອກສັບຫົວແລ້ວລູບຫຼັງ ອໍ ອັນນີ້ກະບໍ່ມີການເວົ້າເຖິງກັນເນາະ ອາ ກໍຖືວ່າເລື່ອງຂອງ ຂອງລະບຽບ ຂອງການເຂົ້າເມືອງ ມັນກໍ ກໍເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ ກໍອາດສິເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງເນາະ ກໍ ຕອນນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງຂອງການທຸລະຫົກ ກໍຄືມັນ ມັນເກີດຂຶ້ນໄວ ຊ່ອຍກັນໄວ ມັນອາດສິຄິດຫຍັງບໍ່ທັນ ຈັ່ງຊີ້ເນ າະ ອືມ ມັນກະເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າເປັນໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າກະໄດ້ ໄດ້ຖາມຫັ້ນລະວ່າເພື່ອວ່າຢາກຮູ້ ເພາະວ່າມັນອາດຈະເປັນກໍລະນີມາກອກສັບຫົວແລ້ວລູບຫຼັງຫັ້ນນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມອບຫຼຽນມິດຕະພາບໃຫ້ ລັດຖະບານໄທໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍລົ້ນຝາເຂື່ອນ ລະຝາເຂື່ອນເຈື່ອນແຕກ ເພພັງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງທີ່ອັນ ພາກໃຕ້ຂອງແຂວງອັດຕະປືຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າ ອັນນີ້ນີ່ແມ່ນ ແມ່ນພັກລັດໃຫ້ບໍ່ ຫຼືວ່າກະຊວງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ ເປັນຂອງພາກລັດ ຄື ຄືຫຼຽນຕາມິດຕະພາບດັ່ງກ່າວນີ້ ກະເປັນ ເປັນເຄື່ອງອິດສະລິຍາພອນຂອງລັດຖະບານລາວເນາະ ເປັນຫຼຽນເຊີດຊູກຽດຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະເປັນຜູ້ອະນຸມັດເນາະ ອືມ ກະແປວ່າມາ ມາຈາກຂັ້ນເທິງພຸ້ນລະ ບັກສູງໆພຸ້ນລະເນາະ ແມ່ນ ສູງສຸດເນາະ ຖືກມອບໃຫ້ມື້ໃດເນາະ ມອບໃຫ້ໄປແລ້ວຫວ່າງ ຫວ່າງ ຫວ່າງ 2-3 ມື້ກ່ອນນີ້ເນາະ ພິທີຈັດຢູ່ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວຽງຈັນ ແມ່ນ ແປວ່າຜູ້ໄປຮັບນີ້ແມ່ນສະຖານທູດໄທເປັນຜູ້ຮັບຕາງບໍ່ ແມ່ນ ຄືເປັນ ເປັນຜູ້ຮັບແທນ ເປັນຜູ້ຮັບຕາງໜ້າ ຮັບແທນເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າ ມັ ນເປັນຈັ່ງໃດ ທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງການວາງລາງລົດໄຟ ຮອດມາເຖິງຫຼວງພະບາງແລ້ວ ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຈຶ່ງວ່າສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນ ອັນນີ້ເນ າະ ກໍຄື ຄືເປັນເລື່ອງຂອງການ ການວາງລາງລົດໄຟຈາກຫຼວງພະບາງເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ອັນນີ້ກະຈັດຂຶ້ນຫວ່າງວັນທີ 29 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີພິທີສະຫຼອງການວາງລ າງລົດໄຟເນາະ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປເຖິງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ກົງສຸນໃຫຍ່ຈີນປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ພະບາງເນາະ ກະນັບຕັ້ ງແຕ່ໄດ້ເລີ່ມລົງມືວາງລາງລົດໄຟທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2020 ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກະໄດ້ລົງມືວາງລາງລົດໄຟທ່າມກາງກະແສຂອງໂຄວິດ-19 ຈົນເຖິງຫຼວງພະບາງ ລວມຄວາມຍາວ 240 ກິໂລແມັດ ຄິດເປັນເສັ້ນທາງທັງໝົດກະ 57 ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມຍາວທັງໝົດ 422.4 ກິໂລແມັດ ຕາມແຜນການເນາະ ທາງບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສິວາງລາງລົດໄຟເຖິງບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ພາຍໃນເດືອນພຶດສ ະພາ 2021 ເພື່ອໃຫ້ທັນການເປີດແລ່ນ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງວາງເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ວາງໄປແຕ່ວຽງຈັນໄປຮອດຫຼວງພະບາງນີ້ກໍແມ່ນວ່າສຳເລັດແລ້ວ ຈຶ່ງມີການສະເຫຼີມສະ ຫຼອງກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນສຳເລັດແລ້ວນີ້ ກໍແປວ່າຈາກຫຼວງພະບາງໄປຮອດຫຼວງນ້ຳທານີ້ ມັນ ມັນສຳເລັດໄປຮອດໃສແລ້ວ ຕອນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ໄດ້ມີຕົວເລກຕົງນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງເ ສັ້ນທາງຈາກຫຼວງພະບາງເຖິງຫຼວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ກະຄືວ່າແລ້ວແລ້ວ ແຕ່ວ່າຈາກ ເຖິງຫຼວງນ້ຳທາເນ່ຍ ເຖິງບໍ່ເຕັນເນ່ຍ ບໍ່ເຕັນເຖິງນ້ຳ ຫຼວງນ້ຳທານີ້ ຕົວເລກຍັງ ຍັງບໍ່ອອກມາເນາະ ແລ ະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່ານໄປເລື່ອງໃໝ່ ແຕ່ວ່າກໍແມ່ນເລື່ອງການຂົນສົ່ງນີ້ລະ ເສັ້ນທາງວຽງຈັນ ວັງວຽງນີ້ນະ ທີ່ວ່າເລີ່ມເປີດມາແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍເຕີບແລ້ວເດ້ ເພາະວ່າ ກ່ອນ ນັ້ນມັນກະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍລະ ຕອນສ້າງບໍ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍກໍເອົາລົດຈັກໄປແລ່ນແຂ່ງກັນນີ້ ຕາຍ ຍົກຕົວຢ່າງ ເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນທີ່ບ້ານຫົວຊ້າງ ເມືອງນາຊາຍທອງຫັ້ນ ຕາຍສາມພຸ້ນ ລະ ໃນມື້ທີ່ວ່າເປີດໃຫ້ຄົນທຽວເສັ້ນທາງວັງວຽງ ວຽງຈັນຟຣີຫັ້ນ ກະຈັກວ່າຈັ່ງໃດ ແລ່ນຈັ່ງໃດກໍບໍ່ຮູ້ແລ້ວ ຕຳຮາວກໍມີ ຕຳອັນໃດກໍມີ ລະໃນຫວ່າງລ່າສຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຫັ້ນ ທີ່ວ່າອອກກັນຢູ່ YouTube ອັນ ລົດບັນທຸກແລ່ນ ເຂົ້າອຸບໂມງ ກໍເຂົ້າຮູລອດພູນະ ບໍ່ເຂົ້າ ຮູບັກໃຫຍ່ໆກໍບໍ່ເຂົ້າ ພຸ້ນ ຂຶ້ນຕາຝັ່ງພຸ້ນ ອັນນີ້ນີ້ມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າການສັນຈອນ ຫຼືວ່າການໃຊ້ຖະໜົນຫົນທາງນະ ມັນມີອຸບັດເຫດຫຼາຍປານໃດແລ້ວ ຊາບບໍ່ນໍ ອັນນີ້ກໍ ກໍຍັງ ບໍ່ຊາບເນາະ ແຕ່ເທົ່າທີ່ເບິ່ງ ເບິ່ງຈາກຂ່າວ ເບິ່ງຈາກ YouTube ຫຼືວ່າເບິ່ງຈາກທາງ ທາງສື່ຂອງລາວເພິ່ນອອກເນາະ ວ່າ

ເຫັນ ເຫັນມີພາບຂອງທາງ ອອກມາທາງ ທາງສື່ຢູ່ເນາະ ລະກະອີກສ່ວນໜຶ່ງກໍຄືພວກລົດທີ່ບໍ່ ບໍ່ມີສິດຂຶ້ນມາແລ່ນ ຈັ່ງລົດ ອາ ລົດບັນທຸກແນ່ ລົດ ລົດ ອາ ຫຼືວ່າລົດ ລົດໄຖນາເດີນຕາມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຖ້າວ່າຄົນໄທເຂົາເ ອີ້ນເນາະ ລົດອີແຕັກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ລະກໍລົດມໍເຕີໄຊຈັ່ງຊີ້ ລະກະມີສຽງປະຊາຊົນ ອາ ວ່າການເດີນທາງເນ່ຍ ມັນກໍເລວຂຶ້ນຢູ່ປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ແຕ່ວ່າ

ເປັນຢ່າງຕ່ຳນີ້ສອງຄັ້ງລະ ໄດ້ມີຄົນໄປລັກຫັນເອົານັອດທີ່ວ່າຈັບລາງລົດໄຟຕິດ ຕິດ ເອີ ກ້ອນຊີມັງຢູ່ ຢູ່ທາງລົດໄຟນະ ອັນນີ້ນີ້ມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າຍັງຖືກຂີ້ຂະໂມຍເອົາອີກຫຼືບໍ່ນໍ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຕົງນີ້ເນ າະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວຕົງນີ້ ເພາະວ່າອັນນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຂ່າວຈິງ ລະກະໄທບ້ານໄທເມືອງຂະເຈົ້າເວົ້າຢູ່ ຈັກແມ່ນໃຜ ອັນ ໄປ ຫົວສະລອກກອກແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ລະ ໄປ ໄປ ໄປຂີ້ລັກເອົາອັນ ອັນຫົວນັອດໃຫຍ່ອັ ນທີ່ວ່າຈັບລາງລົດໄຟຕິດ ຕິດດິນຫັ້ນນະ ມັນກະໂພດກາຍດອກ ບໍ່ຕ້ອງລັກຫຼາຍດອກ ລັກເອົານັອດດຽວກະໄດ້ແລ້ວ ຫຼືວ່າຫັນນັອດຫຼົມໆແນ່ມັນໜຶ່ງ ລົດໄຟມາແລ່ນໄປແລ່ນມາ ມັນກໍຕົກລາງລະ ຕາຍເປັນຮ້ອຍເປັ ນພັນ ມັນກໍບໍ່ຈັກແລ້ວ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂ່າວ ຂ່າວທີ່ທ່ານໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບນີ້ ກໍຖືວ່າເປັນຂ່າວທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ ດຽວນີ້ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍທີ່ກະລຸນາລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂ ອບໃຈທ່ານ ກັບເດັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແຮ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ